بىڭتۈەن خەۋەرلىرى تورى يېقىندا چىقارغان بىر ئۇقتۇرۇشتا ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەرگە پۈتكۈل خىتاي مىقياسىدىن بىر قېتىمدىلا توققۇز يۈز ئۈچ نەپەر ئوقۇتقۇچى قوبۇل قىلىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن بۇ ئوقۇتقۇچىلارنى قوبۇل قىلىش شەرتلىرى ئىچىدە سىياسىي ئېڭى يۇقىرى بولۇش ئوتتۇز بەش ياشتىن تۆۋەن بولۇش خىتايچىسى ئۆلچەملىك ۋە يۇقىرى سەۋىيەدە بولۇش دېگەندەك تەلەپلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ ھەربىي سەپتىن چېكىنگەنلەرگە ياش جەھەتتە ئېتىبار بېرىلىدىغانلىقى ئەسكەرتىلگەن شۇنداقلا بۇ خىزمەتكە ئىلتىماس قىلغۇچىلارنىڭ ھېچقانداق سىياسىي جىنايەت ئۆتكۈزمىگەن ياكى مەمۇرىي جازاغا ئۇچرىمىغان بولۇشى تەلەپ قىلىنغان خەۋەردىكى ئۇچۇرلارغا كۆرە بۇ شەرتلەرگە چۈشىدىغانلار ئاساسەن خىتايلار بولۇپمۇ ئىچكىرى خىتايدىن تۈركۈملەپ كېلىۋاتقان خىتاي ياشلىرى ئىكەنلىكى مەلۇم خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىل توققۇزىنچى ئايدىن باشلاپ ئۇيغۇر تىلىنى مائارىپ ساھەسىدە چەكلىگەن بولۇپ ئوتتۇرا ۋە باشلانغۇچ مەكتەپلەردىكى ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلار مائارىپ سېپىدىن قوغلانغان بەزىلىرى تۈرمە لاگېر مەھبۇسلىرىغا بەزىلىرى ئارقا سەپ ئىشچىلىرىغا ئايلاندۇرۇلغاندىن كېيىن خىتاي ئوقۇتقۇچىلىرى ھەر يىلى كۆپلەپ قوبۇل قىلىنىدىغان ئەھۋال شەكىللەنگەن كۆزەتكۈچىلەر ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ بىر قېتىمدىلا توققۇز يۈز نەپەردىن ئارتۇق ئوقۇتقۇچى قوبۇل قىلماقچى بولغانلىقىنى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىدىن بۇيان قۇرۇغدىلىپ قالغان مائارىپ ساھەسىدىكى بۇ بوشلۇقنى تولدۇرۇشنى مەقسەت قىلغان بولۇشى مۇمكىن دەپ قارىماقتا ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق تۇڭگان ئانالىزچى ماجۈ ئەپەندى رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئۇيغۇر رايونىدا مىللىي مائارىپنىڭ يوقىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىل ئىرقىي قىرغىنچىلىق باشلانغاندا خىتاي ئالدى بىلەن ئىلىم مائارىپ مەدەنىيەت ساھەسىدىكى سەرخىللارنى يوقاتتى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى يوقىتىشقا باشلىدى دېگەن ئىدى.
خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى يىگىرمە ئالتىنچى ماي كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ،

ئابدۇۋەلىنىڭ ئەھۋالىدىن ئەنسىرىگەن دوستى بۇ ئۇچۇرنى ئاممىغا ئاشكارىلىغان. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان باياناتىدا مۇنداق دېگەن، خوڭكوڭ ھۆكۈمىتى بۇ ئاينىڭ بېشىدا جەنۇبىي كورېيەدىن خوڭكوڭغا بېرىپ يوقاپ كەتكەن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىنىڭ ھازىر نەدە ئىكەنلىكى ۋە تەقدىرى ھەققىدە ئۇچۇر بېرىشى كېرەك. بىز ئۇنىڭ خىتايغا قانۇنسىز ئۆتكۈزۈپ بېرىلىش ۋە خالىغانچە قامىلىپ قىيىن قىستاققا ئۇچراش خەۋپىدىن ئەنسىرىمەكتىمىز. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ ئىگىلىشىچە، ئابدۇۋەلى چەت ئەلگە چىققانلىقى ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قارا تىزىملىكىگە كىرىپ قالغان ئۇيغۇرلاردىن بولۇپ قالغان. بۇنداق ئۇيغۇرلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشى، ئۇزۇن مۇددەت قاماپ قويۇشىغا ئۇچراپ كەلگەن. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئالكان ئاكاد مۇنداق دېگەن، ئابدۇۋەلى ئىككى ھەپتىدىن بۇيان يوق. يېقىن يورۇقلىرى ئۇنىڭ ھالىدىن خەۋەرسىز. ئابدۇۋەلى ئەگەر خەلقئارا ئېتىراپ قىلغان بىرەر جىنايەتكە چېتىلغان بولسا، خوڭكوڭ ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ ئىسپاتىنى كۆرسىتىشى. بولمىسا ئابدۇۋەلىنى دەرھال قويۇپ بېرىشى كېرەك. بۇ باياناتتا ئېيتىلىشىچە، ئابدۇۋەلىنىڭ خوڭكوڭدا تۇتۇلۇشى ئۇيغۇرلارنىڭ داۋاملىق تەقىپ نازارەت ۋە باستۇرۇشقا ئۇچراۋاتقانلىقىنى، شۇنداقلا خوڭكوڭنىڭمۇ ئىلگىرىكىدەك مەلۇم ئاپتونومىيە ھوقۇقىغا ئىگە ئالاھىدە رايون ئەمەس، بەلكى خىتاينىڭ باشقا ئۆلكىلىرىدىن ھېچ پەرقى قالمىغان بىر جايغا ئايلانغانلىقىنى. كۆرسىتىپ بېرىدىكەن.
خىتاي بىلەن قازاقىستان مۇناسىۋەتلىرىنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ خىتاي دائىرىلىرى قازاقىستان تاراتقۇلىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا كىرگۈزۈپ يېڭى تەشۋىقات دولقۇنى قوزغىغان خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ماي كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە قازاقىستان تۇران تېلېۋىزىيەسىنىڭ سۈرەتكە ئېلىش گۇرۇپپىسى تەكلىپكە بىنائەن ئۇيغۇر رايونىغا كېلىپ بەشىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنىدىن يىگىرمە يەتتىنچى كۈنىگىچە ئىلى ئوبلاستىنىڭ قورغاس كۈنەس نىلقا توققۇزتارا ۋە غۇلجا ناھىيىلىرىدە پروگرامما ئىشلەش ئۈچۈن زىيارەت ئېلىپ بارغان ئۇلار ئاساسلىقى ئۇيغۇر رايونىنىڭ مەشھۇر ساياھەت نۇقتىلىرىنى تونۇشتۇرۇپ پروگرامما ئىشلەيدىكەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىل خىتاينىڭ قازاقىستان ساياھەت يىلى بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى قازاقىستانغا كۆپلەپ ساياھەتچى ئەۋەتىشتىن ئىلگىرى خىتاينىڭ قازاقىستانغا يېقىن كېلىدىغان ساياھەت نۇقتىلىرى ۋە قازاقلارنىڭ تۇرمۇشىنى ئۇلارغا كۆرسىتىپ خىتاي بىلەن قازاقىستان ئوتتۇرىسىدىكى چۈشىنىش ۋە دوستلۇقنى ئىلگىرى سۈرمەكچى بولغان تۇران تېلېۋىزىيەسى سۈرەتكە ئېلىش گۇرۇپپىسى ئىلى ۋىلايىتىدىكى ناھىيەلەرنى ۋە چىرايلىق تاغ دەريالارنى بەختلىك ياشاۋاتقان خەلقلەرنى كۆرۈپ گويا شۋېتسارىيىنىڭ گۈزەل مەنزىرىسىنى كۆرگەندەك بولغانلىقىنى قازاقلارنىڭ تۇلپار ئۇسسۇلى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ چىنە ئۇسسۇلىنى كۆرۈپ ئۆزگىچە تەسىرات ئالغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن خەۋەردە دېيىلىشىچە قازاقىستاننىڭ دۆلەتلىك تاراتقۇسى ئۇيغۇر رايونىدا ئەمەلىي زىيارەت ئېلىپ بېرىپ سىن كۆرۈنۈشلىرى ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى ئاڭلاتماقچى ۋە شىنجاڭ ھېكايىسىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا تونۇشتۇرماقچى بولغان ئىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ غەرب تاراتقۇلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلىش تەلەپلىرىنى رەت قىلىپ، خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتى يېقىن بولغان ياكى ئىقتىسادىي جەھەتتىن خىتايغا بېقىنىپ قالغان ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ تاراتقۇلىرىنى تەكلىپ قىلىپ، ئۇيغۇر رايونى ھەققىدىكى تەشۋىقاتلىرىنى بازارغا سېلىشى كۈچلۈك دىققەت قوزغىماقتا. خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش دۆلەت جۈملىدىن قازاقىستان پرېزىدېنتىنى خىتايغا تەكلىپ قىلىپ دوستلۇق ۋە تەرەققىياتىنى يېڭى پەللىگە كۆتۈرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىش ئۈچۈن مەدەنىيەت ئالاقىسى ۋە ساياھەتچىلىكنى كۈچەيتىشنى پىلانلىغان بولۇپ تەشۋىقاتمۇ ئۇنىڭ مۇھىم بىر تۈرىگە ئايلانغان قازاقىستاندا ياشاۋاتقان گېئوئىقتىساد مۇتەخەسسىسى شېرىپجان نادىروف ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ مەقسىتى قازاقىستاننىڭ بايلىقىنى ھەربىي كۈچ بىلەن ئەمەس بەلكى يۇمشاق كۈچ يەنى تەشۋىقات ۋە مەدەنىيەت سىڭدۈرمىچىلىكى بىلەن ئىگىلەش ئىكەن.
ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ تارقالغان ۋىدېئو ئۇچۇرلارغا قارىغاندا، بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى يۈننەن تۇڭخەي ناھىيەسىدىكى ناجيايىڭ مەسچىتى خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن چېقىلىش ئالدىدا يەرلىك تۇڭگان مۇسۇلمانلىرىنىڭ كۈچلۈك قارشىلىقىغا ئۇچرىغان ۋىدېئولاردا خىتاي ساقچىلىرىنىڭ مەسچىتنى قورشىۋالغانلىقى مەسچىتكە كىرەلمىگەن تۇڭگان جامائىتىنىڭ ساقچىلارغا قارىتىپ بىر نەرسىلەرنى ئاتقانلىقى ساقچىلارنىڭ ئۇلارغا ياش ئاققۇزۇش سۇيۇقلۇقى چاچقانلىقى ۋە بەزىلىرىنى تۇتقانلىقى كۆرسىتىلگەن. رادىيومىز خىتاي بۆلۈمى تەرىپىدىن دەلىللەنگەن بۇ ۋەقەدە يەرلىك دائىرىلەر مەسچىتنىڭ قۇببە ۋە مۇنارىنى چېقىپ ئېلىۋەتمەكچى بولغان جامائەتنىڭ كۈچلۈك قارشىلىقى بىلەن بۇ بۇزغۇنچىلىق ۋاقتىنچە توختىتىلغان ساقچىلارغا قارشىلىق قىلغۇچىلاردىن ئوتتۇز نەچچە ئادەم قولغا ئېلىنغان ئەل جەزىرە ئىنگلىزچە قانىلىنىڭ تىۋىتتېرغا يوللانغان سىن كۆرۈنۈشلىرى ۋە ئۇچۇرىغا قارىغاندا بۇ كۈنى بەش مىڭدەك ساقچى مەسچىتنىڭ ئەتراپىنى تولۇق قورشىۋالغان بۇ ۋەقە ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىكى خىتاي سوتىنىڭ ھۆكۈمىگە، يەنى ئاتالمىش قانۇنسىز مەسچىت يېڭىلاش قىلمىشىغا بېرىپ چېتىلىدىكەن. ئەل جەزىرە قانىلىنىڭ بۇ ئۇچۇرىدا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلامنى ھاقارەتلەپ، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا زۇلۇم سېلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىكى دوكلاتتا مىڭلىغان ئۇيغۇر مەسچىتىنىڭ چېقىلغانلىقى ھەققىدە مەلۇمات بېرىلگەنلىكى كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن. مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ دىنلارنى خىتايچىلاشتۇرۇش، بولۇپمۇ ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنى جىددىيلەشتۈرگەن. مەسچىتلەرنىڭ مۇنار قۇببىلىرى ۋە ئۇنىڭدىكى ھىلال ئاي بەلگىلىرىنى، چېركاۋلارنىڭ ئۈستىدىكى كرېست بەلگىلىرىنى چېقىپ ئېلىۋەتكەن. بۇ ھەرىكەتتە ئۇيغۇر رايونىدىكى مەسچىتلەر ئەڭ ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ۋە يوقىتىشقا ئۇچرىغان. خىتاي دائىرىلىرى مەسچىتلەرنى ئەلالاشتۇرۇش دېگەن نامدا ئۇيغۇر رايونىدىكى مىڭلىغان مەسچىتلەرنىڭ بەزىلىرىنى چېقىپ تاشلىغان، بەزىلىرىنى ئۆزگەرتىپ كۆرگەزمە ياكى بەزمىخانىلارغا ئايلاندۇرغان، قېپقالغان مەسچىتلەرگە يۈز تونۇش كامېراسى ۋە سىگنال سىستېمىسى ئورۇنلاشتۇرۇپ تولۇق كونتروللۇق ئاستىغا ئالغان. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بىلەن ئاۋسترالىيە ئىستراتېگىيەلىك تەتقىقات ئىنستىتۇتى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل ئېلان قىلغان دوكلاتتا ئۇيغۇر ئېلىدە چېقىۋېتىلگەن مەسچىت ۋە مازارلىقلار ئون بەش مىڭدىن كۆپ دەپ كۆرسىتىلگەنىدى. بۇ قېتىم يۈننەندىكى تۇڭگانلار مەسچىتىنىڭ مۇنار قۇببىلىرىنىڭ چېقىلىشى خىتاينىڭ ئالدى بىلەن ئۇيغۇر دىيارىدا، ئاندىن نىڭشا، گەنسۇ، چىڭخەي قاتارلىق تۇڭگانلار توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان جايلاردا مەسچىتلەرنى چېقىش ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ خىتاينىڭ ئەڭ جەنۇبىدىكى يۈننەن ئۆلكىسىگە قەدەر كېڭەيتىلگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتىكەن.
ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى، ئاۋام پالاتاسىنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتى ئەزاسى رېجى تورېس يىگىرمە بەشىنچى ماي دۆلەت مەجلىسىگە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئىستىخبارات، تەھقىقلەش قانۇنى ناملىق قانۇن لايىھەسى سۇنغان. رېچى تورىسنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ماي ئېلان قىلغان باياناتىدا مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر قانۇن لايىھەسى ئامېرىكا دۆلەتلىك ئىستىخبارات ئىشخانىسىنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا قارىتا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئائىت يىللىق دوكلات تەييارلاپ، دۆلەت مەجلىسىگە سۇنۇشىنى تەلەپ قىلىدىكەن. باياناتتا رېچى تورىس مۇنداق دېگەن: خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە قارىتا ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئىنسانىيەتكە قارشى قىلىنغان جىنايەت بولۇپ، سەل قاراشقا بولمايدىغان دەرىجىدە ئېغىر. زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ كەچۈرمىشى چوقۇم سۆزلىنىشى كېرەك. رېچى تورىس يەنە بۇ قانۇننىڭ دۆلەت مەجلىسىدە ھەر ئىككى پارتىيەدىن بولغان ئەزالارنىڭ بىردەك قوللىشىغا ئېرىشىشىگە ئۈمىدۋار قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، مەن مېنىڭ سۇنغان قانۇن لايىھەمنىڭ ئالاھىدە كومىتېتتا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئېتنىك ۋە دىنىي ئاز سانلىقلارغا قارىتا ئېلىپ بارغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قارشى تۇرۇشتا ھەر ئىككى پارتىيەنىڭ ھەمكارلىق ئاساسىغا ئايلىنىشىغا ئۈمىدۋار قارايمەن، دېگەن. رېچى تورىسنىڭ قەيت قىلىشىچە، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى ھەر ئىككى پارتىيە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارنى بىر خەلق سۈپىتىدە مەدەنىيەت، كىملىك، تارىخىي مەۋجۇتلۇق نۇقتىسىدىن ۋەيران قىلىش غەرىزىنىڭ ئېنىق ۋە قايىل قىلارلىق دەرىجىدە روشەن ئىكەنلىكىدىن ئاگاھ بولۇشى كېرەككەن. ئۇ ئۇيغۇرلارنىڭ تۇغۇلۇش نىسبىتى بالا چۈشۈرۈش مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش سەۋەبىدىن يېرىملاپ كەتكەنلىكىنى ئاگاھلاندۇرغان. رېچى تورىس يەنە خىتاينىڭ قىلمىشىغا قارىتا ئامېرىكا ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن سۆزنى قوللانغاندىن كېيىن بىزنىڭ فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتى ۋە خەلقئارا جەمئىيەتنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈشتە ئالاھىدە مەسئۇلىيىتىمىز بار دەپ كۆرسەتكەن.
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن بېرىلىدىغان يىگىرمە توققۇزىنچى مايدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شېھرىزات. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇندۇق. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئۇيغۇرلار ۋە خىتاي ۋەزىيىتىگە ئائىت مەلۇماتلارنى ئاڭلايسىلەر.

رەجەپ تايىپ ئەردوغان ئومۇمىي ئاۋازنىڭ ئەللىك پىرسەنتىدىن كۆپرەكىگە ئېرىشىپ، تۈركىيەنىڭ يېڭى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنتى بولۇپ سايلانغان. تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلار بۇ سايلام نەتىجىسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا خەيرلىك بولۇشىنى ئۈمىد قىلماقتىكەن. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. تۈركىيە ئاساسىي قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈپ، پارلامېنت تۈزۈمىدىن پىرېزىدېنتلىق، يەنى دۆلەت باشلىقى ھۆكۈمەت قۇرىدىغان تۈزۈمگە ئۆتكەندىن كېيىنكى ئىككىنچى قېتىملىق سايلامدا ھېچقانداق نامزات ئومۇمىي ئاۋازنىڭ ئەللىك پىرسەنتىدىن كۆپىگە ئېرىشەلمىگەنلىكى ئۈچۈن ئىككى ھەپتىدىن كېيىن قايتا سايلام ئۆتكۈزۈلدى. يىگىرمە سەككىزىنچى مايدىكى سايلامدا رەجەپ تايىپ ئەردوغان ئاۋازنىڭ ئەللىك ئىككى پىرسەنتىنى ئېلىپ، تۈركىيەنىڭ ئون ئۈچىنچى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنتى بولۇپ سايلاندى. تۈركىيە ئالىي سايلام كومىتېتى باشلىقى ئەخمەت يەنەر ئەپەندى يىگىرمە سەككىزىنچى مايدا ئۆتكۈزۈلگەن پىرېزىدېنتلىق سايلىمى توغرىسىدا مۇخبىرلارغا مەلۇمات بەردى.

يەتتە يۈز يىگىرمە بەش مىڭ يۈز ئوتتۇز بىر، كەمال قىلىچدار ئوغلى يىگىرمە بەش مىليون تۆت يۈز ئوتتۇز ئىككى مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بىر ئاۋاز ئالغان. ھازىرقى ستاتىستىكىغا ئاساسلانغاندا، رەجەپ تايىپ ئەردوغان پىرېزىدېنت بولۇپ سايلانغان. بۇ سايلىمىمىزنىڭ تۈرك خەلقى ۋە دۆلىتىگە خەيرلىك بولۇشىنى تىلەيمەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى تۈركىيە خەلقى پىرېزىدېنت بىلەن پارلامېنت ئەزالىرىنى سايلاپ چىققان ئىدى. ھازىرقى پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغان جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىنىڭ رەئىسى كېمال قىلىچداروغلى، مەملىكەت پارتىيىسىنىڭ رەئىسى مۇھەررەم ئىنجى ۋە دوكتور سىنان ئوغان قاتارلىقلار پىرېزىدېنتلىق نامزاتلىرى بولۇپ ئېلان قىلىنغان ئىدى. كەمال قىلىچداروغلى پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغانغا قارشى بولغان مىللەت ئىتتىپاقى دەپ ئاتالغان ئالتە پارتىيە ئورتاق كۆرسەتكەن نامزات ئىدى. مۇھەررەم ئىنجى بولسا بېلەت تاشلاشقا ئىككى كۈن قالغاندا نامزاتلىقتىن ئىستېپا قىلدى. ئون تۆتىنچى مايدىكى پىرېزىدېنتلىق سايلىمىدا ھېچقانداق نامزات ئومۇمىي ئاۋازنىڭ ئەللىك پىرسەنتىدىن كۆپىگە ئېرىشەلمىگەنلىكى ئۈچۈن ئىككى ھەپتىدىن كېيىن قايتا سايلام ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلغان ئىدى. بۇ جەرياندا پىرېزىدېنت نامزىتى دوكتور سىنان ئوغان پىرېزىدېنت نامزاتلىقىدىن چېكىلىپ، رەجەپ تايىپ ئەردوغاننى قوللايدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان. سىپرۇس ئون بەشىنچى نويابىر ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور شەۋكەت ناسىر ئەپەندى رەجەپ تايىپ ئەردوغاننىڭ سايلانغانلىقىنىڭ ئۇيغۇرلارغا خەيرلىك بولۇشىنى تىلەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
بۇ قېتىمقى سايلامدا مۇشۇ ئاتمىش تۆت مىليون سايلام قاتناشقان تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى گىراژدانىنىڭكى يۈزدە ئەللىك ئىككى پىرسەنى رەجەپ تايىپ ئەردوغاننىڭ ئىككىنچى قېتىم تۈركىيە پىرېزىدېنتى بولۇشىنى ماقۇللىدى. ئۆكتىچى پارتىيەنىڭكى رەئىسى نامزاتى جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيىسىنىڭكى رەئىسى كامال قىلىچداروغلى بولسا يۈزدە قىرىق سەككىز بىر سان بىلەن ئۇتتۇرۇپ قويغان بولدى، ئەمما رەجەپ تايىپ ئەردوغان بىلەن بۇ قىلىچدار ئوغلىنىڭكى ئارىسىدىكى بۇ يۈزدە تۆت پەرق چوڭ بىر پەرق ئەمەس. ئەمما شۇنداقتىمۇ رەجەپ تايىپ ئەردوغان يۈزدە ئەللىك ئىككى پىرسەنت خەلقنىڭكى ئاتمىش تۆت مىليون سايلام قاتناشقان خەلقنىڭكى يۈزدە ئەللىك ئىككى پىرسەنتنىڭكى ئۇلارنىڭ بېلىتىنى ئېلىپ، ئىككىنچى قېتىم تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى دەۋلىتىنىڭكى پىرېزىدېنتى بولۇش سالاھىيىتىگە ئىگە بولدى دېسەك بولىدۇ. بۇ رىجەپ تايىپ ئەردوغاننىڭكى پىرېزىدېنت بولۇشىغا ھەممىدىن سۆيۈنگەنلەر مۇتلەق كۆپ ساندا ئەلۋەتتە بىزنىڭكى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز، تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭكى چېگرىسىدە ياشاۋاتقان نەچچە مىليونلىغان ئىراقتىن كەلگەن، سۇرىيەدىن كەلگەن ۋە دۇنيانىڭكى خىلمۇ خىل دەۋلەتلىرىدىن مۇشۇ تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىگە پانا تىلەپ كەلگەن كۆچمەنلەرمۇ ناھايىتى سۆيۈندى.
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى پارلامېنت تۈزۈمىدە قۇرۇلغان بولۇپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلى كۆپ پارتىيەلىك تۈزۈمگە ئۆتكەن. پارلامېنت ئەزالىرى خەلق تەرىپىدىن سايلانغاندىن كېيىن، پارلامېنت ئەزالىرى دۆلەت رەئىسىنى سايلايتتى.

خىتاينىڭ چەت ئەللەردىكى ئىجتىمائىي ئالاقە تورلىرىنى قوللىنىپ تۇرۇپ كەڭ كۆلەمدە تورغا تەسىر كۆرسىتىش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇشى ۋە بۇ ھەرىكىتىنى بارغانسېرى كۈچەيتىشى ھەرقايسى تەتقىقات ئورۇنلىرى كۈچلۈك دىققەت قىلىۋاتقان بىر مەسىلىگە ئايلاندى. ئۇلار بۇ ھەقتىكى دوكلاتلىرىدا خىتاينىڭ تەسىر كۆرسىتىش ھەرىكىتى ۋە ساختا ئۇچۇر تارقىتىش ھەرىكەتلىرىگە سەل قاراشقا بولمايدىغانلىقى ھەمدە بۇنىڭغا لايىق تەدبىر قوللىنىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلەشمەكتە. تۆۋەندە بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن تەپسىلىي ئۇچۇر ئاڭلايسىلەر.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە تورلىرى ئارقىلىق كەڭ كۆلەملىك تەسىر كۆرسىتىش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇۋاتقانلىقى نۆۋەتتە چەت ئەللەردىكى تەتقىقات ئورۇنلىرى كۈچلۈك دىققەت قىلىۋاتقان بىر مەسىلىگە ئايلاندى ئاۋسترالىيە ستراتېگىيە ۋە سىياسەت تەتقىقات مەركىزى ئاسپى ۋە قوغدىغۇچىلار تەشكىلاتى بۇ ھەقتە دوكلات ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ تەسىر كۆرسىتىش ۋە ساختا ئۇچۇر تارقىتىش ھەرىكىتىنىڭ بارغانسېرى مۇرەككەپلىشىۋاتقانلىقى ۋە تەسىرىنىڭمۇ كۈچىيىۋاتقانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان بۇ ئورگانلارنىڭ دېيىشىچە خىتاي بۇ ھەرىكىتىدە ئاساسلىق دېموكراتىك دۆلەتلەرنى نىشان قىلىپ ئۇلارنىڭ دۆلەت ئىچى سىياسىتى تاشقى سىياسىتى بىخەتەرلىك ۋە مۇداپىئە سىياسەتلىرىنى قالايمىقانلاشتۇرۇشقا مەركەزلەشكەن تېخىمۇ مۇھىم بولغىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەسىر كۆرسىتىش ۋە ساختا ئۇچۇر تارقىتىش ھەرىكىتىگە ئۇچراۋاتقان دۆلەتلەردىكى سىياسەت بەلگىلىگۈچىلەر ۋە خەلق ئاممىسى بۇنى تېخى يېتەرلىك دەرىجىدە ئىدراك قىلىپ بولالمىغان بولۇپ، بۇ ھەقتىكى تونۇشنى ئاشۇرۇش تولىمۇ زۆرۈر ئىكەن. ئاۋسترالىيە ستراتېگىيە ۋە سىياسەت تەتقىقات مەركىزى بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان جامائەت پىكرى ئۈستىدىكى ئويۇن ناملىق مەخسۇس دوكلاتىدا مۇنداق دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەسىر كۆرسىتىش ھەرىكىتىگە ئاساسلىق نىشان بولۇۋاتقان دېموكراتىك دۆلەتلەردىكى سىياسىي رەھبەرلەر، تەدبىر بەلگىلىگۈچىلەر، شىركەتلەر ۋە خەلق ئاممىسىنىڭ بۇ ھەقتە چۈشەنچىسى يوق دېموكراتىك دۆلەتلەردە ئىنتېرنېت كەم بولسا بولمايدىغان ۋە ناھايتى ئەركىن ئېچىۋېتىلگەن بولغاچقا ئۇلارنىڭ تەسىرگە ئۇچرىشى تېخىمۇ قولاي بولماقتا ئاۋسترالىيە ستراتېگىيە ۋە سىياسەت تەتقىقات مەركىزىنىڭ جامائەت پىكرى ئۈستىدىكى ئويۇن ناملىق دوكلاتىنىڭ ئاپتورلىرىنىڭ بىرى ئالبېرت جاڭنىڭ بىزگە دېيىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ توردىكى تەسىر ھەرىكىتىنى كۈچەيتىشىدىكى سەۋەب ئۆز ھاكىمىيىتىنى قوغداش سىياسىي ۋە ستراتېگىيىلىك مەقسەتلىرىگە يېتىشنى

خىتاي كومپارتىيىسى دۆلەت ئىچىدە كومپارتىيىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش ۋە ئۆزىگە پايدىلىق تاشقى مۇھىت يارىتىش ئۈچۈن توردا ۋە تور سىرتىدا مۇنازىرە كۈچىنى ئاشۇرماقتا ئۇ خەلقئارالىق كۈنتەرتىپلەرنى بەلگىلەش ئارقىلىق سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە ستراتېگىيىلىك مەقسەتلىرىگە يەتمەكچى ئامېرىكىدىكى قوغدىغۇچىلار تەشكىلاتىمۇ يىگىرمە ئۈچىنچى ماي كۈنى خىتاينىڭ پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋە ساختا ئۇچۇر تارقىتىش ھەرىكىتى ھەققىدە مەخسۇس دوكلات ئېلان قىلغان بولۇپ ئۇلار بۇ دوكلاتىدا خىتاينىڭ بۇ ئورگانغا قاراتقان ھۇجۇمىنى نۇقتىلىق پاش قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ پاراكەندىچىلىك سېلىش ۋە ساختا ئۇچۇر تارقىتىش ھەرىكىتى ھەر قېتىم بىرەر ئورگان خىتاي ھەققىدە مۇھىم دوكلاتلارنى ئېلان قىلغان مەزگىلدە كۈچىيىپ كېتىدىكەن مەسىلەن بۇ تەشكىلات ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدىكى دوكلاتىدا خىتاينىڭ ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك قاتارلىق بىر قانچە چوڭ شەھەرلىرىدە ئاتالمىش ساقچى پونكىتلىرىنى قۇرۇپ ئامېرىكا زېمىنىدا قانۇنسىز ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىغاندىن كېيىن خىتاينىڭ دۆلەت قوللىشىدىكى ساختا ئۇچۇر تارقىتىش ھۇجۇمى ۋە پاراكەندىچىلىك سېلىش ھەرىكىتى بىردىنلا كۈچەيگەن دوكلاتتىن كېيىن تىۋىتتېردا بۇ تەشكىلاتنىڭ ئىسمى بىلەن نۇرغۇن ساختا ھېساباتلار ئېچىلىپ نەچچە ئون مىڭلىغان ساختا ئۇچۇر ۋە ياكى مەزمۇن بىلەن ئالاقىسى بولمىغان ۋىدېئولار تارقىتىلغان مۇھاپىزەتچىلەرنى قوغداش تەشكىلاتىنىڭ قارىشىچە ئۇلارنىڭ بۇنداق قىلىشى تىۋىتتېر تورىنى ساختا ئالاقىسىز ۋە ئەخلەت مەزمۇنلار بىلەن تولدۇرۇۋېتىش ئارقىلىق ئەسلىدىكى ئۇچۇرنى غەرق قىلىۋېتىشنى كۆزلەيدىكەن ئۇلارنىڭ دېيىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنىگە قەدەر تىۋىتتېردا بۇ تەشكىلاتنىڭ نامى بىلەن قۇرۇلغان بىر يۈز يىگىرمە يەتتە ساختا ھېسابات بايقالغان بولۇپ بۇنداق ھېساباتلار بۈگۈنمۇ توختىماي قۇرۇلماقتا ئىكەن ئوخشاش ھۇجۇم يەنە بۇ تەشكىلات يېقىندا خىتاينىڭ چەت ئەللەردىن مەجبۇرىي قايتۇرۇپ كېتىش ھەرىكىتى ھەققىدىكى دوكلاتىنى ئېلان قىلغاندىن كېيىنمۇ يۈز بەرگەن خىتايدا كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش تەشكىلاتىنىڭ تەتقىقات ۋە پائالىيەت ماسلاشتۇرغۇچىسى ۋىليام نىنىڭ دېيىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ توردىكى تەسىر ھەرىكىتىنى كۈچەيتىشىگە دىققەت قىلىش ۋە ئۇنىڭغا قارشى تەدبىر قوللىنىش لازىمكەن خىتاي كومپارتىيەسى تەنقىدچىلەرنىڭ پېيىغا چۈشۈشنى كۈچەيتىۋاتىدۇ. يۇقىرىقى بۇ دوكلاتتىن كۆرۈنۈپ تۇرغىنىدەك، خىتاينىڭ ھەرىكىتى مەقسەتلىك. خىتاينىڭ دۆلەت ئاخباراتى ۋە ئىنتېرنېت تورىنى قوللىنىپ تۇرۇپ قىلىۋاتقان بۇ ھەرىكىتى ئۇچۇرنى قالايمىقانلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان. گەرچە مەن خىتاينىڭ بۇنداق تەدبىرلىرىنى بەك مۇۋەپپەقىيەت قازاندى دەپ قارىمىساممۇ، ئۇ يەنىلا كىشىنى بىئارام قىلىدۇ.
ئىلگىرى تىۋىتتېردا ساختا ۋە دۆلەتكە باغلىق ھېساباتلارنى بىلىش ئاسانراق ئىدى، بىراق ھازىر ئۇنداق ئەمەس. شۇڭا مەن ئىجتىمائىي ئالاقە تورلىرى بولسۇن ۋە مۇناسىۋەتلىك ئورگانلار بولسۇن بۇنىڭغا قارشى تەدبىر قوللىنىشى، خىتاينىڭ تور ئارقىلىق قىلىۋاتقان ھەرىكىتىنىڭ خاراكتېرىنىڭ ئۆزگەرگەنلىكىنى تونۇپ يېتىشى كېرەك دەپ قارايمەن.
خىتاي ھۆكۈمىتى بىر مەھەل يۇتۇب قاتارلىق تور بەتلەر ئارقىلىقمۇ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسەتلىرىنى ئىنكار قىلىدىغان تەشۋىقات ۋىدىيولىرىنى كۆپلەپ تارقاتقان ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ۋىدىيولاردا ئاتالمىش ئۇيغۇر تور چولپانلىرىنى يارىتىپ ئۇلارنىڭ ئاغزى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىنى رەت قىلغان ھەمدە يەنە ئاتالمىش شىنجاڭ پاختىسىنى چەكلىگەن ئامېرىكىنى تەنقىد قىلغان ئىدى. چەت ئەللەردىكى جۇڭگوغا قارشى كۈچلەرنىڭ شىنجاڭنىڭ پاختا كەسپىگە بېسىم ئىشلىتەلىشى مۇمكىن ئەمەس. تەتقىقاتچى ئالبېرت جاڭنىڭ بىزگە دېيىشىچە، خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتى غەرب دۆلەتلىرىدىكى ئاممىنى قايىل قىلالمىغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ سىرتىدىكى دۆلەتلەرنى، يەنى جەنۇبىي يېرىم شار دەپ ئاتىلىدىغان ئافرىقا، لاتىن ئامېرىكا ۋە ئاسىيا دۆلەتلىرىدە بەلگىلىك تەسىر ياراتقان. ئۇ بىزگە ئېلخەت ئارقىلىق قايتۇرغان جاۋابىدا مۇنداق دېگەن: خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنى رەت قىلىدىغان تەشۋىقاتى بەزى رايونلاردا ئۈنۈملۈك بولدى بولۇپمۇ مۇسۇلمانلار كۆپ سانلىقنى ئىگىلەيدىغان نۇرغۇن دۆلەتلەردە ئىشقا يارىدى شۇنداقلا يەنە يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى لاتىن ئامېرىكىسى ئافرىقا ئاسىيادىكى نۇرغۇن دۆلەتلەر ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىنى بىلمەيدۇ ياكى سۆزلەشنى خالىمايدۇ خىتاي كومپارتىيىسى بۇ تەشۋىقات ئارقىلىق غەربتىكى ئاممىنى قايىل قىلىشتا ئانچە مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمىغان بولسىمۇ ئەمما ئۇ شەخسلەر ۋە كارخانىلارنى جىمىقتۇرۇشتا مۇۋەپپەقىيەت قازاندى
ئاۋسترالىيە ستراتېگىيىلىك سىياسەت تەتقىقات مەركىزى دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنداق ساختا ئۇچۇر تارقىتىش ۋە تەسىر يارىتىش ھەرىكىتىنىڭ سەل قاراشقا بولمايدىغان ھالەتكە يەتكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن بولۇپ ئۇلار دوكلاتىدا ئەگەر بۇ مەسىلە يەنە ھەل قىلىنمىغان تەقدىردە خىتاي كومپارتىيىسى تور ئارقىلىق تەسىر كۆرسىتىش ھەرىكىتىنى كۈنسېرى كۈچەيتىپ سىياسەت بەلگىلىگۈچىلەرنىڭ ئىقتىسادىي سىياسەتلىرىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك تەسىر كۆرسىتىدىغان كرىزىس مەزگىلىدە جەمئىيەتنىڭ ئۇيۇشۇشچانلىقىنى قالايمىقانلاشتۇرىدىغان رەھبەرلەرگە ياكى دېموكراتىك ئورگان ۋە جەريانلارغا ئىشەنمەيدىغان ئىتتىپاقداشلىق ۋە ھەمكارلىقنى بۇزۇپ تاشلايدىغان ژورنالىستلار تەتقىقاتچىلار ۋە پائالىيەتچىلەرنىڭ خىتاي ھەققىدە توغرا ئۇچۇرلارنى تارقىتىشنى توسايدىغان ئەھۋال كەپ چىقىدۇ دەپ ئاگاھلاندۇرغان تەتقىقاتچى ئالبېرت جاڭ بىزگە قىلغان سۆزىدە يۇقىرىقىدەك ئاقىۋەتنىڭ كەپ چىقىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن دېموكراتىك دۆلەتلەر ھۆكۈمەتلىرى ۋە چەت ئەللەردىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىنىڭ ئەمدى ئاكتىپ ئىنكاس ھالىتىدىن ئاكتىپ ستراتېگىيە ھالىتىگە تېزدىن ئۆزگىرىشى لازىملىغىنى

تور سۆھبىتى ئۆتكۈزدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىدىن مەزكۇر تور سۆھبىتىنىڭ مەزمۇنىدىن خەۋەردار بولغايسىلەر.
ئۆتكەن يىل دەل مۇشۇ كۈنلەردە ئون تۆت داڭلىق تاراتقۇ بىرلىكتە شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىنى ئېلان قىلغان ئىدى. بۇ ھۆججەتلەر تۈرمە لاگېرلارغا سولانغانلارنىڭ سۈرىتى، خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ سۆزلىرى، تۈرمە باشقۇرۇش قائىدىلىرى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا كەڭ كۆلەملىك تۈرمە لاگېرلارنى قۇرغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن ئىدى. ھۆججەتلەردە ئاشكارىلانغىنىدەك بۇ ئارخىپتا خاتىرىلەنگەن ئەڭ ياش تۇتقۇن ئون بەش ياش ئەڭ كىچىك تۇتقۇن ئاران ئالتە ياشلىق بالا تۇتقۇنلارنىڭ تولىسى دىنىي ئەسەبىيلىك ئىدىيەسىدىن زەھەرلەنگەنلەر دەپ قارالغانلار بولۇپ لاگېرلارغا سولانغاندىن كېيىن ئىدىيىسى ئۆزگەرتىلگەن دىنىي ئېتىقادىدىن ۋاز كېچىپ خىتاي كومپارتىيىسىگە سادىق بولۇشقا مەجبۇرلانغان خىتاي دائىرىلىرى تۈرمە لاگېرلاردا ھەممىنى كۆزىتىپ تۇرىدىغان كامېرالارنى ئورۇنلاشتۇرغان بولۇپ تۈرمە سىرتىدىمۇ كەڭ دائىرىلىك تەقىب نازارەت سىستېمىسى شەكىللەندۈرگەن كىشىلەرنىڭ خۇسۇسىي مەخپىيەتلىكى پىكىر ئەركىنلىكى تامامەن چەكلەنگەن ئومۇمەن ئېيتقاندا شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنىڭ كونكرېت ئىسپاتى ھېسابلىنىدۇ

ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى تېڭ بياۋ بۇ سۆھبەتتە بەش ئالتە يىلدىن بۇيان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىگە ئوخشاش كۆپلىگەن ھۆججەت ۋە ئىسپاتلارنىڭ ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەقىقەتەن ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى ئەسلىتىپ ئۆتۈش بىلەن بىرگە بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ توساتتىنلا باشلانمىغانلىقىنى بەلكى ئۇنىڭ يۈز بېرىش شەرتىنىڭ ئاللىبۇرۇن ھازىرلانغانلىقىنى بۇنىڭ ئارقىسىدىكى ئىجتىمائىي قانۇنىي ۋە سىياسىي سەۋەبلەرنى بايان قىلدى تېڭ بياۋ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ قانۇنسىز تۈرمە ۋە يىغىۋېلىش ئورۇنلىرى تارىختىن بېرى مەۋجۇت بولۇپ ئەمگەك بىلەن ئۆزگەرتىش ئورۇنلىرى بۇنىڭ تىپىك مىسالى ئىكەن بۈگۈنكى كۈندە يۇقىرى تېخنىكىلىق تەقىب نازارەت سىستېمىسى قۇرۇپ چىققان خىتاي ئادەم تونۇش، ئادەم تۇتۇش ۋە ئادەملەرنى كونترول قىلىش ئىقتىدارىنى يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكۈزدى. كەڭ كۆلەملىك جازا لاگېرلىرىنى قۇرۇپ، ئىدىيەسىدە مەسىلە بار دەپ قارىغان ئۇيغۇرلارنى تۇتۇپ سولاپ، مېڭە يۇيۇش ئېلىپ باردى. خىتاي مىللەتچىلىكىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، باشقا مىللەتلەرنى كەمسىتىش ۋە خورلاشنى ئېغىرلاشتۇردى. ئۈچ خىل كۈچكە زەربە بېرىشنى باھانە قىلىپ، ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈشنى نورماللاشتۇردى ۋە قانۇنلاشتۇردى.

ھەتتا ئۆلتۈرۈۋېتىشكىچە بولغان كۆپ خىل جىنايەتلەرنى تىلغا ئالدى بۇ سۆھبەتكە قاتناشقان نېرۇلا ئەلىما خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارغا سوزۇلغان قارا قولى ۋە خىتاينىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسىنى تەتقىق قىلىۋاتقان مۇستەقىل مۇخبىر ۋە تەتقىقاتچى بولۇپ ئۇ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە قاتناشقان سىياسىي قانۇن ۋە جېخې سىستېمىسىدىكى شەخسلەرنىڭ بۇ ئېغىر جاۋابكارلىقتىن قېچىپ قۇتۇلالمايدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ مۇنداق دېدى دۆلەتنىڭ قولى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن جىنايەتتە شەخسلەرمۇ جاۋابكارلىقتىن قاچالمايدۇ مەلۇم رەھبەر ياكى مەلۇم ئورگاننى جازالاپ قويۇش بىلەن مەسىلىنى ھەل قىلغىلى، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختاتقىلى بولمايدۇ. شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ ئۇچۇرلىرىدىن باشقا، ساقچىلارنىڭ ئۇچۇرلىرىمۇ ئاشكارىلانغان. بىز بۇنىڭدىن قايسى ساقچىنىڭ قايسى دېلوغا مەسئۇل بولغانلىقى ۋە كىملەرگە زىيانكەشلىك قىلغانلىقىنى بىلەلەيمىز. غەرب ئەللىرى ھۆكۈمەتلىرى بۇ ساقچىلارنىڭ باشلىقلىرى ۋە ئىدارىلىرىگىمۇ كونكرېت جازا يۈرگۈزۈشى كېرەك. نېرۇلا ئەلىما يەنە شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە ئاشكارىلانغان ئۇچۇرلاردىن ساقچىلارنىڭ لاگېر تۇتقۇنلىرىنىڭ ئائىلىسىنى قانداق نازارەت قىلىدىغانلىقى ئۇلارغا ۋە چەت ئەلدىكى قېرىنداشلىرىغا قانداق تەھدىت سالىدىغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى ۋە بۇنىڭغا ئۈرۈمچىدىكى بىر ساقچىنىڭ يازغان خاتىرىلىرىدىكى قورقۇنۇچلۇق ئىشلارنى مىسال قىلىپ كۆرسەتتى

كېيىن ساقچىلار جەۋلاننىڭ دادىسىنى ساقچىخانىغا ئاپىرىپ ئوغلىغا تېلېفون بەرگۈزگەن ئۇ ئاتا ئانىسىنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن ھازىرغىچە ئاكتىپ پائالىيەت قىلىپ كەلگەن شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە قانداق ئۆزگىرىشلەر بولدى سۆھبەتنىڭ كېيىنكى قىسمىدا بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان تىڭبياۋ ئەپەندى ۋەزىيەتتە ئانچە چوڭ ئۆزگىرىش بولمىغانلىقىنى شى جىنپىڭنىڭ مۇستەبىت مىللەتچىلىكى ۋە بۇنىڭ تەسىرىدە چەت ئەلدىكى خىتايلارنىڭمۇ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا پەرۋاسىز قاراۋاتقانلىقى ئەسلىدە بۇنىڭ مىللەت ئايرىمايدىغان ئىنسانىي ۋىجدان مەسىلىسى ئىكەنلىكى ھەققىدە توختالدى نۇيرولا ئەلىما ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك زۇلۇمىنىڭ يەنىلا داۋاملىشىۋاتقانلىقى ئامېرىكىدىن باشقا يەردە مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ يەنىلا سېتىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە توختالدى ئالدىنقى ھەپتە مەركىزى پارىژدىكى ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتى ۋە بىر قانچە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بىرلىكتە، سكېتچېر، زارا قاتارلىق داڭلىق مودا ماركىلىرى ئۈستىدىن قايتا ئەرز سۇنغان. ئۇلار خەلقئارالىق مودا ماركىلىرىنى تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلغان بولۇپ، مەزكۇر داڭلىق ماركىلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان جىنايەتلىرىگە شېرىك دەپ ئەيىبلىگەن. بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتىنىڭ مەسئۇلى، ياۋروپادا، بولۇپمۇ فىرانسىيەدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تونۇتۇشتا ھالقىلىق رول ئويناۋاتقان ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيەتچى دوكتور دىلنۇر رەيھاننى بۈگۈنكى سۆھبەت پروگراممىمىزغا تەكلىپ قىلدۇق. نۆۋەتتە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ دىلنۇر رەيھان خانىم بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. ئالدىنقى ھەپتە مەركىزى پارىژدىكى ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتى چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش سەپەرۋەرلىك تەشكىلاتى بەلگە چاپلاش ئەخلاق كوللېكتىپى ۋە لاگېردا مەجبۇرىي ئەمگەككە شاھىت بولغان بىر لاگېر شاھىتى تەرىپىدىن سكېتچېر زارا ۋە باشقا بىر قانچە مودا ماركىلىرى ئۈستىدىن سوتقا ئەرز سۇنۇلغان پائالىيەتچىلەر خەلقئارالىق مودا ماركىلىرىنى تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلغان بولۇپ ئۇلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان جىنايەتلىرىگە شېرىك دەپ ئەيىبلىگەن ئاشۇ شىركەتلەرنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېغىر قۇللۇق ئەمگىكى ۋە ئادەم ئەتكەسچىلىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان گۇرۇپپىلار ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئەرزنى بىرىنچى قېتىم سۇنغان ئەمما پارىژدىكى تەپتىش مەھكىمىسى بۇ خىلدىكى جىنايەتنى سوتلاش ھوقۇقى يوق دېگەن باھانە بىلەن ئەرزنى توختىتىۋەتكەن بىز بۇ ھەقتە تېخىمۇ تەپسىلىيرەك مەلۇماتقا ئېرىشىش ئۈچۈن ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتىنىڭ مەسئۇلى مەزكۇر ئەرزنى سۇنۇشتا ھالقىلىق رول ئوينىغان ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيەتچى دوكتور دىلنۇر رەيھان خانىمنى بۈگۈنكى سۆھبەت پروگراممىمىزغا تەكلىپ قىلدۇق ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم سۆھبىتىمىزگە خوش كەلدىڭىز ئالدى بىلەن ئالدىنقى ھەپتە سۇنغان ئەرزىڭلار توغرۇلۇق بىر چۈشەنچە بەرگەن بولسىڭىز بىز ئۆتكەن ھەپتە بەشىنچى ئاينىڭكى ئوتتۇرىدا ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتى ۋە فرانسىيىدىكى يەنە ئىككى چوڭ ھۆكۈمەتسىز تەشكىلاتلار يەنى پارىخورلۇققا قارشى شېرپا تەشكىلاتى بىلەن كىيىم كېچەكلەرنىڭكى بەلگىسىنىڭكى ئەخلاقىنى تەكشۈرىدىغان ئېتىك سۈر ئېتىكېت دېگەن ئىككى تەشكىلات بىلەن قايتىدىن ئون ئىككى خەلقئارالىق ماركىنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن پايدىلىنىپ ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتتىن پايدىلىنىپ پايدا تېپىش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەپ سوتقا قايتىدىن ئەرز سۇندۇق بۇ ئون ئىككى ماركا دۇنيادىكى تۆت چوڭ تېكستىل يەنى توقۇمىچىلىق گۇرۇھىغا تەۋە بولۇپمۇ ئامېرىكىنىڭكى سكېچېرس ئاياق ماركىسى ئۇنىڭدىن باشقا زارانى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىندىتېكس گۇرۇھى شۇنداقلا يەنە ياپونىيىنىڭكى يۇنىكلو ۋە شۇنداقلا كىيىم كېچەك گۇرۇھىدىن يەنە ئەسەمسىپى قاتارلىقلارغا قارشى تۆت چوڭ خەلقئارالىق توقۇمىچىلىق گۇرۇھى ئون ئىككى ماركىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇلارغا قارشى قايتا ئەرز سۇندۇق شىكايەت قىلدۇق بىلىشىمچە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى قىلغان تۇنجى قېتىملىق ئەرزىڭلار رەت قىلىنغانىدى بۇ قېتىملىق قايتا ئەرز قىلىشىڭلاردا ئالاھىدە بىر سەۋەب بارمۇ بىز ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا بۇلارغا قارشى بىرىنچى قېتىملىق بىر ئەرزنى سۇنغانتۇق بۇ ئەرز شۇ يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا پارىژ سوتى تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان ئۇنىڭدىن كېيىن ۋە بۇلارغا قارشى بىر ئانكېت ئېچىلغان ئۇنىڭ كەينىدىن نەق ئىككى يىل بولغان چاغدا تۆتىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل تۆتىنچى ئاينىڭكى ئون ئىككىنچى كۈنى بىزنىڭكى ئەرزىمىزنى پارىژ سوتى بىكار قىلىۋەتتى يەنى بىكار قىلىۋېتىشتىكى سەۋەب بولسا پارىژ سوتى ئۆزى يەنى پنات دەيمىز پارىژ سوتىنىڭكى يەنى تېررورىزم ۋە شۇنداقلا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى تەكشۈرۈش سوتى يەنى

ئەمدى ئالدىنقى ئەرزىمىز بىلەن بۇ قېتىملىق ئەرزىمىزنىڭ پەرقى ئالدىنقى ئەرزىمىز بىر ئاددىي شەكىلدىكى ئەرز سۇنغان يەنى ئالدىنقى ئەرزىمىزدە ئەرزىمىزنى قوبۇل قىلىپ دېلو ئېچىلغاندىن كېيىن تاكى ئىككى يىلغا قەدەر ئىككى يىل جەريانىدا بىز ئەرز سۇنغۇچىلارنىڭكى دېلونىڭ قانداق بولۇۋاتقانلىقى ۋە قانداق ئىشلارنىڭكى يۈز بېرىۋاتقانلىقى ۋە ياكى بولمىسا دېلونىڭكى ئالدىغا ئىلگىرىلەۋاتقان ئىلگىرىلىمەيۋاتقانلىقى ھەققىدە ھېچقانداق ئۇچۇرغا ئېرىشەلمىگەن ئىدۇق بىز چۈنكى ئۇچۇرغا ئېرىشىش ھوقۇقىمىز يوق ئىدى ھەم شۇنداقلا سوتنىڭكى بۇ ماركىلارغا قارشى تەكشۈرۈش ئاختۇرۇش ئېلىپ بارغان ئېلىپ بارمىغانلىقىنىمۇ بىلمەيتتۇق يەنى ئۇنى سوراش سۈرۈشتە قىلىش ھوقۇقىمىز يوق ئىدى بۇ قېتىملىق ئەرزدە بولسا ئەرزنىڭكى ئۆتكەنكى ئەرزگە قارىغاندا كۈچلۈك بۇنىڭكى پەرقى ئەمدى ئالدىنقى ئەرزدىن پەرقى بىرسىگە بىز دېلو ئېچىلغاندىن كېيىن دېلونىڭكى قانداق بولۇۋاتقانلىقىنى بىلىش ھوقۇقىمىز باركەن ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭ كەينىدىن ئەگەردە دېلو ئېچىلىپ بىزنىڭ ئەرزىمىز ئەگەردە بىر نېمىگە چىقمىسا ياكى ئېچىلماي بۇ ئەرز بىر ياقلىق بولمىسا ئۇ چاغدا ھەتتاكى بىز سوتقا ئەرز قىلغان شىركەتلەرنىڭكى بىزگە قارشى تۆلەم سوراش ئېھتىماللىقى باركەن شۇڭا بۇ قېتىملىق ئەرز ئالدىنقى قېتىمقىغا قارىغاندا كۆپ كۈچلۈك بولىدىكەن فرانسىيىنىڭ مۇشۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇش ئەھۋالى ھەققىدە كۆزەتكەنلىرىڭىزنى بىر ئېيتىپ بەرگەن بولسىڭىز گەرچە ياۋروپا ئىتتىپاقىدا تېخىچە ئامېرىكىدىكىدەك بىر ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە قارشى بىر قانۇن تېخى چىقمىغان بولسىمۇ بۇ تېخىچە مۇزاكىرىدە ياۋروپا كومىسسىيىسىدە لېكىن فرانسىيىنىڭ ئۆزىدە ھەممەيلەننىڭ خەۋىرى بولغاندەك فرانسىيە دۇنيادىكى بىردىن بىر ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئۇيغۇر داۋاسى ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنىڭكى مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارشى جەمئىيەت ئەڭ كۆتۈرۈلگەن ۋە جەمئىيەتتىن ئەڭ قارشى زور ئاۋاز بولغان بىر دۆلەت شۇ سەۋەبتىن فرانسىيە جەمئىيىتىنىڭ ئۆزىدە يەنى فرانسىيە ئەمدى ھېلىقى دۇنيادىكى فەشن مودا مەركىزى بۇ يەردىمۇ ياشلار تەشكىلاتلىرى ھەر قېتىملىق مودا بولغان چاغدا ئۇلارغا قارشى نامايىش ئېلىپ بارىدۇ ھەر خىل ھەر تىپتىكى نامايىشلارنى ئۇندىن باشقا بۇ يەردە ئاساسىي جەھەتتىن خەلقتە ئويغىنىش بولۇپمۇ ياشلاردا ئويغىنىش بولغان بولغاچقا بۇ ماركىلارغا قارىتا ماركىلاردىمۇ ھازىر ئومۇميۈزلۈك ماگىزىنلاردا خىتايدا ئىشلەنگەن نەرسىلەرمۇ ناھايىتى ئاز تېپىلىدۇ ئاساسىي جەھەتتىن قوشنا دۆلەتلەر ئاسىيادىكى بېنگال ھىندىستاندا ئىشلەنگەن نەرسىلەرنى بارغانسېرى كۆپ كۆرۈۋاتىمىز بولۇپمۇ ۋيېتنامدا ئىشلەنگەن دېگەندەك نەرسىلەرنى كۆپ كۆرۈۋاتىمىز ماركىلارمۇ ھازىر بۇرۇنقىغا قارىغاندا كۆپ دىققەت قىلىدۇ بۇ مەسىلىدە فرانسىيەنى ئېلىپ ئېيتساق ئەمدى سىزنىڭچە مۇشۇ خىل ئەرزنىڭ قانداق ئەھمىيىتى بار ئەمدى بۇ ئەرزلەرنىڭكى ئىككى خىل رولى بار بىز ئۈچۈن بىرسى ئالدى بىلەن سېموۋوللۇق رولى يەنى بىلگىنىڭلاردەك بۇ ئۇكرائىنا ئۇرۇشى باشلانغاندىن بېرى ئۇنىڭ كەينىدىن ئىران ئاياللىرىنىڭكى كۆتۈرۈلۈشى دېگەندەك بۇ ئىشلار بىلەن ئۇيغۇر مەسىلىسى دۇنيادا بىر تەرەپكە قايرىلىپ قالدى ئۇندىن باشقا تەيۋەن مەسىلىسى كۆتۈرۈلدى ھازىر شۇنىڭغا مېدىيالاردا ۋە شۇنداقلا ئومۇمىي جەمئىيەتتە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئالدىنقى ئورۇنغا يەنە قايتۇرۇپ ئەكىلىش ئۈچۈن رولى مۇھىم يەنى ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ قايتىدىن قىزىق تېما بولۇشى ئۈچۈن بۇ بىرسى ئەمدى بۇ ئەرزنىڭ ئەتراپىدا داۋاملىق يەنى كامپانىيىلەرنى ئېلىپ بېرىشىمىزغا داۋاملىق بولۇپ ياشلارنى داۋاملىق ئۇيغۇر مەسىلىسى ئۈچۈن كۆتۈرۈلۈشكە قوزغاپ تۇرۇشقا قوزغاپ تۇرۇشىمىز كېرەك ئەمدى ئىككىنچى رولى بولسا ئەگەردە بىزنىڭكى بۇ ئەرزىمىز دېلو تۇرغۇزۇلۇپ ئۇنىڭ كەينىدىن ئاختۇرۇشلار ئېلىپ بېرىلىپ شىركەتلەرگە قارىتا ئەڭ ئاخىرىدا بىز ئۇتۇپ چىقساق مۇشۇ دېلودا ئۇ چاغدا بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسى ئۇيغۇر داۋاسى قىلىنغان ناھايىتى زور نەتىجە بولىدۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى يۈز بېرىۋاتقىنى داۋام قىلىۋاتقىنى ئالتە يىل بولدى ۋە بۇ ئالتە يىلدىن بېرى داۋام قانداق داۋام قىلالايدۇ بۇ ئالتە يىل يەنى ئىقتىساد چۈنكى ھەرقانداق بىر ئۇرۇش ياكى بولمىسا مۇشۇنداق بىر توقۇنۇشنىڭكى ئېلىپ بېرىلىشىغا نۇرغۇن ئىقتىساد كېتىدۇ ۋە بۇ ئىقتىسادنى قانداق خىتاي ئېلىپ بېرىلىۋالالايدۇ يەنى مۇشۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ھازىرغىچە داۋاملاشتۇرالايدۇ بۇ دۇنيا كاپىتالىزمىنىڭكى رولى دۇنيا كاپىتالىزمى شۇنىڭدىن ئىككىسى بىر بىرسىگە پايدا بەرگەنلىكى ئۈچۈن خىتاي دۇنيا كاپىتالىزمىدىن ئۇيغۇرلارنى بىكارغا ئىشقا سېلىش ئارقىلىق ئۆزى پايدا ئالسا يەنە بىر تەرەپتىن بولسا دۇنيا كاپىتالىزمى ئۇيغۇرلارنىڭكى بىكار ئەمگىكىدىن پايدىلىنىپ پۈتۈن دۇنيادا ئەرزان سېتىش ئارقىلىق پۇل تېپىۋاتىدۇ ئۆزلىرىنى باي قىلىۋاتىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ئەگەردە بىز بۇنىڭدىن نەتىجە قازانساق دۇنيا كاپىتالىزمىغا قىلىنغان ھۇجۇم غايەت زور ھۇجۇم بولىدۇ ھەم ھازىر مۇشۇ ئەرزنىڭ سۇنۇلۇشىنىڭ ئۆزى دۇنيا كاپىتالىزمىغا قىلىنغان بىر ئۇرۇش ئاخىرىدا بىز ئۇتۇپ چىقىدىغان بولساق بۇ دېلودا دۇنياۋى ماركىلار بۇندىن كېيىن قاتتىق دىققەت قىلىدىغان بولىدۇ ۋە ئۆزىنى تارتىدۇ ئەينى ۋاقىتتا جەنۇبىي ئافرىقىدا قارا تەنلىكلەرگە قىلىنغان ئىرقىي ئايرىمىچىلىق سىياسىتىدە سىياسىتىنىڭكى ئاخىرلىشىشىدا كاپىتالىزمنىڭكى شۇلاردىن قول ئۈزۈشى شۇ ئىرقىۋاز سىياسەتنى يۈرگۈزۈشكە بەرگەن پۇلىنى توختىتىشى سەۋەبلىك بولغان بۇنىڭكى ناھايىتى زور سەۋەب بولغان شۇنىڭ ئۈچۈن بويكوت ئىنتايىن مۇھىم ئاخىرىدا رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا دەيدىغان باشقا سۆزلىرىڭىز بارمۇ ئالدى بىلەن خەقنى دېيىشتىن بۇرۇن ئالدى بىلەن ئۆزىمىز قىلىشىمىز كېرەك ئۆزىمىز ئۆزىمىزنى قىرىۋاتقان شىركەتلەرنىڭكى ماللىرىنى ئېلىشنى توختىتىش كېرەك مەن بۇنى يامان جىق دەپ كەتتىم لېكىن ئاۋسترالىيىگىمۇ باردىم ئامېرىكىغىمۇ باردىم قارىسام ئامېرىكىغا بارغان ۋاقىتتىمۇ ئۇيغۇرلار چىقىپ ئاشۇ بېرىپ ئالما كومپيۇتېرلارنى تېلېفونلارنى بەس بەس بىلەن ئېلىپ كەتتى ئەشەگە باشقا دۆلەتتىن كەلگەنلەر ئامېرىكىدا ئەرزان دەپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن پايدا ئېلىۋاتقان ۋە بۇنىڭغا چېتىشلىق بولغان ماركىلار دۇنياۋى ماركىلار بەك جىق يۈز ئەللىكتەك ماركا بار ھەقىقەتەن بۇلارنىڭ ھەممىنى بىراقلا ئۈزگىلى بولمايدۇ چۈنكى پۈتۈن كۈندىلىك تۇرمۇش مۇشۇلار بىلەن بولغاندىكىن ئەمما بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ ناچارلىرىنى ئۈزۈش كېرەك ئەڭ ناچارلىرى بولسا ئۇنىڭدىن كېيىن بىز مۇشۇ ئۈستىدىن ئەرز قىلغان مۇشۇ شىركەتلەر زارادەك نايكدەك سكەچردەك يۇنىكلودەك بولۇپمۇ ئەپلدەك مەسىلەنگە ئامېرىكىدا ئالما شىركىتى بىلەن نايىك شىركىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك قانۇنىنىڭ چىقماسلىقى ئۈچۈن نۇرغۇن پۇل خەجلىگەن مۇشۇنى توساش ئۈچۈن مۇشۇنىڭغا پارا بېرىپ

ئامېرىكا ۋە دۇنيانىڭ باشقا ئوخشىمىغان جايلىرىدا ئېچىلغان ئۇيغۇر ئاشخانا ۋە رېستورانلىرى سانىنىڭ چەكلىك بولۇشىغا قارىماي، ئۇيغۇر تائام مەدەنىيىتى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى تونۇتۇشتا ۋاسىتىلىق رول ئويناپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم. تېكساس شتاتىدىكى يەرلىك تاراتقۇلاردىن داللاس كۆزەتكۈچىسى تور ژۇرنىلى يىگىرمە تۆتىنچى ماي تېكساس شتاتىنىڭ داللاس شەھىرىدە يېڭى ئېچىلغان تۇران ئۇيغۇر ئاشخانىسىنىڭ ئۇيغۇر تائاملىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى تارىخ ۋە مەدەنىيەت نۇقتىسىدىن چۈشىنىشتە بىر كۆزنەكلىك رول ئويناۋاتقانلىقىنى خەۋەر قىلدى. تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان رېستوران خوجايىنلىرىدىن ئالىمجان ئۆمەر، تائام مەدەنىيىتىمىزگە ساداقىتىمىزنى ساقلاشنى ئەڭ مۇھىم سۈپەت ئۆلچىمى قىلدۇق، دېدى. بۇ ھەقتە گۈلچېھرە مەلۇمات بېرىدۇ. ئامېرىكىنىڭ تېكساس شتاتىنىڭ يەرلىك مەدەنىيەت ھادىسىلىرى، بولۇپمۇ يېمەك-ئىچمەك توغرىلىق يېڭىلىقلار ھەققىدە خەۋەر تارقىتىدىغان مۇستەقىل تاراتقۇلىرىدىن داللاس كۆزەتكۈچىسى تور ژۇرنىلىدا يىگىرمە تۆتىنچى ماي تېكساس شتاتىنىڭ داللاس شەھىرىدە تۇران ئۇيغۇر ئاشخانىسىنىڭ ئېچىلغانلىقى ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇر تائاملىرى ئارقىلىق خېرىدارلارنى ئۇيغۇرلارغا تارىخ ۋە مەدەنىيەت نۇقتىسىدىن قىزىقتۇرۇشقا سەۋەب بولۇۋاتقانلىقىنى خەۋەر قىلدى. پولۇ، لەغمەن، قورداق، سامسا قاتارلىق ئوخشىغان ئۇيغۇر تائاملىرى، ئۇيغۇر گىلىمى، مۇقام ناملىق رەسىم ۋە باشقا ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت سەنئەتلىرىنى ئىپادىلەيدىغان ھەر خىل سۈرەتلەر ھەم بۇيۇملار بىلەن بېزەلگەن رېستوراننىڭ كۆرۈنۈشلىرى بىلەن ئېلان قىلىنغان بۇ خەۋەر توخۇ قوردىقى، بەرەڭگە ۋە تېتىتقۇلار بىلەن تەييارلانغان ئاجايىپ تەملىك قورۇما، تۇران ئۇيغۇر ئاشخانىسىغا كىرىپ تېتىپ بېقىشقا ئەرزىيدۇ دەپ باشلانغان. گەرچە ماقالە داللاسقا تۇنجى بىر ئۇيغۇر رېستورانىنىڭ ئېچىلىشىنى تونۇشتۇرغاندەك كۆرۈنسىمۇ، ئەمما ماقالىنىڭ ئەھمىيىتى شۇكى، ماقالىدە يېمەك-ئىچمەك مەدەنىيىتى ئارقىلىق ئۇيغۇر مىللىي كىملىكى تونۇشتۇرۇلغان. ماقالىدە پولۇ، لەغمەن، سامسا ۋە باشقا مەززىلىك ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر تائاملىرىنىڭ تەييارلىنىش ئۇسۇلى ھەمدە كېرەكلىك خۇرۇچلىرىغىچە تەپسىلىي تونۇشتۇرۇلغان. ماقالىدە، ئەگەر سىز ئۇيغۇر يېمەكلىكلىرىنى سىناپ باقماقچى بولسىڭىز، ئۇلارنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىنى بىلىشىڭىز كېرەك، قانداق بولمىسۇن بۇ يېمەكلىكلەر ئۆزى سۆزلىيەلەيدۇ دېيىلگەن. ماقالىدا مۇنداق دېگەن جۈملىلەرنى كۆرىمىز، بەختكە قارشى، بۇ مەدەنىيەت كىملىكى ئۇيغۇرلارنى ئۆز دۆلىتىدە خەتەرگە دۇچار قىلدى، ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن كەڭ كۆلەمدە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئۇچرىدى. نۇرغۇن كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ئۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تەسۋىرلىدى. ئۇلار مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە تۇغماسلىققا ئۇچرىغان ۋە جازا لاگېرلىرىغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان، ھازىر تەخمىنەن بىر مىليون ئۇيغۇر تۇتۇپ تۇرۇش ئورنىدا قامالغان. ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇرلار كۆپرەك ئولتۇراقلاشقان بىر قانچە شەھەرلىرىدە يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇر ئاشخانا ۋە رېستورانلىرىمۇ ئېچىلىشقا باشلىغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇرلار ئولتۇراقلاشقان باشقا جايلارغا قارىغاندا ئۇيغۇر جامائىتى نىسبەتەن ئاز رايون ھېسابلانغان داللاستا ئېچىلغان بۇ تۇران رېستوراننىڭ باشقىلارنى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە تارىخىغا نەزەر سېلىشىغا قىزىقتۇرۇۋاتقان ئامىللار ھەققىدە مەلۇمات ئېلىش مەقسىتىدە سورىغان سوئاللىرىمىزغا رېستوران خوجايىنى قىرىق ئىككى ياشلىق قەشقەرلىق ئالىمجان ئۆزى جاۋاب بەردى. ئۇنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، بۇ بىر ئائىلىۋى رېستوران بولۇپ، ئۇلار ئۇيغۇر تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى گەۋدىلەندۈرۈش ئۈچۈن تۇران دېگەن ئىسىمنى تاللىغان ھەمدە تاماقلارنىڭ ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تائام مەدەنىيىتىدىكى ئەسلى رېتسېپلىرى بويىچە تەييارلاشنى ئەڭ ئالدىنقى سۈپەت ئۆلچىمى قىلغان ئىكەن. رېستوران بەك ئالدىراشمۇ؟ ياق، بەك ئالدىراش ئەمەس ھازىر. قانچىلىك بولدى ئېچىلغىنىغا؟ ئېچىلغىنىغا ئىككى يىل تولدى. مۇبارەك بولسۇن! شۇ مۇشۇ خەۋەردىن كۆرۈپلا ئالاقە قىلىشىم. يەرلىكلەر كىرىۋاتامدۇ يا ئۇيغۇرلار كۆپرەكمۇ؟ يەرلىكلەر. ئۇيغۇر تائاملىرى بىلەن خېلى تونۇشلۇق بولۇپ قاپتۇ-دە ئۇلارمۇ ھە؟ ھە. قانداق تاماقلارنى چىقىرىۋاتىسىلەر ئاساسلىق؟ توخۇ قورۇمىسى، لەغمەن،

بۇنىڭدىمۇ بەلگىلىك قىيىنچىلىقلارغا ئۇچرايسىلەر ھە، نىسبەتەن بۇ تاماقلاردا. توردىكى ئىنكاسلارغا قارىسام مۇشۇ يەرلىك تاماق يېگۈچىلەر بەش يۇلتۇز بېرىپتۇ ئاساسەن دېگۈدەك. كۆپ رەھمەت سىزگە. ماقۇل، كۆپ رەھمەت ئەمىسە. ئۇيغۇرلار ياشاۋاتقان شەھەر ياكى رايونلاردا بىر ئۇيغۇر رېستورانىنىڭ ئېچىلىشى يالغۇز شۇ ئەتراپتىكى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن زور خۇشاللىق بولۇپلا قالماي، يەرلىك ئامما ئۈچۈنمۇ ئۇيغۇر رېستورانلىرىغا بېرىپ ئۇيغۇر تائاملىرىغا ئېغىز تېگىپ بېقىش تەقەززالىقىنىڭ كۈچىيىۋاتقانلىقى مەلۇم.

ئالمىتى ۋىلايىتى ئۇيغۇر ناھىيەسىگە قاراشلىق چۈنجى يېزىسىدا مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلى تۇغۇلغان ماھىر دىلمۇرات مېجىتوفمۇ بار ئىكەن. قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان بۇ بوكس چېمپىيونى ۋە ئۇنىڭ تېرېنېرلىرىنى زىيارەت قىلدى. دىققىتىڭلار پروگرامما مەزمۇنىدا بولسۇن. يىگىرمە ئىككىنچى مايدا ئالمۇتى شەھىرىدىكى دوستلۇق تەنھەرىكەت مەيدانىدا بوكس بويىچە خەلقئارا مۇسابىقىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى بولۇپ، شۇ كۈندىن باشلاپ ئۇنىڭ قاتناشقۇچىلىرى كۈچ سىناشقا كىرىشتى. مەزكۇر مۇسابىقە قازاقىستاننىڭ تۇنجى مۇداپىئە مىنىستىرى، خەلق قەھرىمانى ساغادات نۇرماغامبېتوف خاتىرىسىگە بېغىشلاندى. قازاقىستاننىڭ ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، مۇسابىقە تۆت كۈن داۋام قىلغان. ئۇنىڭغا قازاقىستان، خىتاي، قىرغىزىستان، تاجىكىستان ۋە ئۆزبېكىستاننىڭ يىگىرمە بەش كوماندىسى قاتناشقان. بارلىقى بولۇپ، يۈز يەتمىش يەتتە بوكسچى ئون ئۈچ سالماقتا كۈچ ئېلىشقان. ئۈچ كۈن مابەينىدە ئۇلاردىن يىگىرمە ئالتە تەنھەرىكەتچى تاللىۋېلىنىپ، ئۇلار يىگىرمە بەشىنچى مايدا بىرىنچى ئورۇن ئۈچۈن يەكمۇ-يەك ئېلىشقان. يىگىرمە ئالتىنچى مايدا مۇسابىقە ئاياغلىشىپ، بىرىنچى ۋە ئىككىنچى ئورۇنلارنىڭ غالىپلىرى ئېنىقلاندى. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، ئون ئىككى بوكسچى بىرىنچى ئورۇنغا ئېرىشىپ، چېمپىيون بولغان. ئۇلارنىڭ ئىسىملىرى مەتبۇئاتلاردا ئېلان قىلىندى. شۇلارنىڭ ئارىسىدا ئۇيغۇرلارمۇ بولۇپ، بىز شۇلارنىڭ بىرى دىلمۇرات مېجىتوف بىلەن ئالاقىلەشتۇق. قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ خەلقئارا دەرىجىدىكى تەنھەرىكەت ماھىرى دىلمۇرات مېجىتوف ئەپەندى مۇنداق دېدى. ئالمىتىدا ئۆتكەن خەلقئارا مۇسابىقىدە تۆت يەكمە-يەك ئۆتكۈزۈپ، ھەممىسىدە يېڭىپ، چېمپىيون بولدۇم. بىرىنچى يەكمە-يەكتە قىزىلوردا، ئىككىنچىسىدە ئاستانا، ئۈچىنچىسىدە تاراز شەھىرىنىڭ سپورتچىسىنى يەڭدىم. ئاخىرقىسىدا ئۆزبېكىستان بوكسچىسى بىلەن چىقىپ، ئۇنىمۇ يەڭدىم. بۇ مۇسابىقىدە بەش دۆلەتنىڭ ئەڭ كۈچلۈك بوكسچىلىرى قاتناشتى. مۇسابىقە بەك جۇقىرى دەرىجىدە ئۆتتى. ئۆزەم بولسا سپورتقا كىچىگىمدىن قىزىقاتتىم. ئەمدى بوكسچى بولۇپ دۇنيا مۇسابىقىلىرىگە قاتنىشىپ چېمپىيون بولۇش ئارمىنىم ئەننە شۇ بالىلىق ۋاقتىمدا پەيدا بولدى. ئۆزەمنى ئۇيغۇر خەلقىدىن چىققان داڭلىق بوكسچى ئابدۇرېشىت ئابدۇراخمانوفنىڭ شەكىرتى دېسەممۇ خاتالاشمايمەن. سەۋەبى ئۆز ۋاقتىدا ئۇ بىزگە كېلىپ كۆپ نەرسىلەرنى ئۆگەتكەن. نۇرغۇن مۇسابىقىلەردە چېمپىيون بولدۇم. مۇشۇنىڭ بارلىقى شۇ ئۇستازىمنىڭ شۇنداقلا تىرېنېرىم دولقۇن كامېكوفنىڭ تەربىيىسى ئارقىسىدا بولدى دەپ ئويلايمەن. مەن شۇنداقلا مېنى دائىم قوللىغان ئاتا-ئانامغا، يېقىنلىرىمغا رەھمىتىمنى ئېيتىمەن. بۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئېلىمنى، خەلقىمنى خۇشال قىلىشقا قاتتىق تىرىشىمەن. ئىگىلىشىمىزچە، دىلمۇرات مىجىتوف مىڭ توققۇز يۈز توقسەن بەشىنچى يىلى ئالمۇت ۋىلايىتىنىڭ ئۇيغۇر ناھىيەسىگە قاراشلىق چونجا يېزىسىدا تۇغۇلغان. ئون ئىككى يېشىدىن تارتىپ بوكس بىلەن شۇغۇللىنىشقا باشلىغان. ئۇ كۆپلىگەن مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىپ، بوكس بويىچە قازاقىستان چېمپىيونى دېگەن نامغا ئېرىشكەن. كېيىنكى يىللاردا ئۇ ئۇكرائىنا، رۇسىيە، قىرغىزىستان، خىتاي قاتارلىق دۆلەتلەردە ئۆتكەن مۇسابىقىلەردە ياخشى كۆرسەتكۈچلەرنى نامايىش قىلىپ، ھازىر قازاقىستاننىڭ ئاتاقلىق بوكسچىلىرى قاتارىدىن ئورۇن ئالغان. ترېنېر، رېفېرى ۋە بوكس ماھىرى زاكىر ئابدۇقادىروف ئەپەندى مۇنداق دېدى. تاجىكىستان، ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن بەش ئالتە بالا كەلدى. بۇلارنىڭ سانى يۈز سەكسەن ئالتە ئادەم بولغان. شۇلارنىڭ ئارىسىدا ئۈچ ئۇيغۇر بىزنىڭ ئالمۇتىدىن، بىرسى چېمپىيون بولغان دىلمۇرات مىجىتوف، ئۇ تۆت قېتىم رىنگقا چىقىپ يەڭدى. ئىككىنچى، توختاسۇنوف، ئۇمۇ تۆت قېتىم رىڭگا چىقىپ، فىنالدا ئۇتتۇرۇپ قويدى. يەنە ئىليار ئاشىروف ئۈچ قېتىم رىڭگا چىقىپ، فىنالدا ئۇتتۇرۇپ قويدى. بۇلار ئىككىنچى ئورۇنغا ئىگە بولدى. ۋەتەن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن كەلگەن قازاق بالا رىسبېك دېگەن ئۇ چېمپىيون بولدى، تۆت قېتىم رىڭگا چىقىپ، يېڭىشكە يەتتى. توقسان ئىككى پليۇستا قاشقاردىن چىققان بىر بالا ئابدۇرېشىت دېگەن ئۈچ قېتىم رىڭگە چىقىپ چېمپىيون بولدى. ئاخىرقى بوي چىقىشتا بىزنىڭ قازاقىستانلىق بوكسېر ئۇنىڭ قولىنى يارىدار قىلىۋاپتىكەن، شۇنىڭ ئۈچۈن رىڭگە چىقالماي ئۇ بويسىز چېمپىيون بولدى. زاكىر ئابدۇقادىروف قازاقىستانلىق ئۇيغۇر بوكسچىلىرىلا ئەمەس، بەلكى ئومۇمەن تەنھەرىكەتچىلەر ئارىسىدا دىلمۇرات مىجىتوفنىڭ ئىسمىنىڭ كەڭ تونۇلغانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى. دىلمۇرات ئاتاقلىق سپورتسمېن، بىرىنچىدىن، ئۇ ئۆز ۋاقتىدا خەلقئارالىق دەرىجىسى ماستېر سپورت، ئۇ ئۆز ۋاقتىدا قازاقىستان چېمپىيون بولغان، كېيىن سپارتاكىيادا قازاقىستاندا چېمپىيون بولغان، يەنە ئاستانا ئارلانس كوماندىسى بىلەن ئۇ خەلقئارالىق سېرىيە بوكسىدىن بىر تۇرنىرنىڭ چېمپىيونى بولغان. يېرىم ژىل ئۇ بوكسنى تاشلاپ ئامېرىكىغا كەتكەن، پروفېسسىيونالنى بوكس قاتنىشىمەن دەپ كېيىن ئۇ يەردە بويلا بوماي قالدى يەنە قايتىپ كەلدى ئەمدى بۇنىڭ مەقسىتى مۇشۇ بىيىل قازاقىستان بىرىنچىلىكى يەڭسە كېلىدىغان ژىلى ئولىمپىيادىغا پارىژغا بارىدىغان ئۇنىڭ مۇمكىنچىلىكى بار دەپ ھەم تەرەپتىن ياردەم قىۋاتىمىز شۇ بالىغا. زاكىر ئابدۇقادىروف يەنە ئىلگىرى قازاقىستاندا ئۆتكەن خەلقئارا مۇسابىقىلەرگە ئۇيغۇر ئېلىدىن بىر تۈركۈم ئۇيغۇر بوكسچىلىرىنىڭ قاتنىشىپ ئالدىنقى ئورۇنلارغا ئېرىشكەنلىكىنى، ھازىرقى ۋاقىتتا تەنھەرىكەتنىڭ بولۇپمۇ بوكس تۈرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ياخشى كۆتۈرۈلۈۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، دىلمۇرات مىجىتوف ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر پەرزەنتى دولقۇن كامېكوفنىڭ يېتەكچىلىكىدە مەشىقلىنىپ كەلمەكتە. ئۇ قازاقىستاننىڭ ھازىرقى ئاتاقلىق بوكسچىلىرى باخىت سەرسېكبايېف ۋە سېرىك ساپىيېفلاردىن تەجرىبە ئالماقتا. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.

This concludes our program from Washington DC. You've been listening to Radio Free Asia.